ເລີ່ມແຕ່ວັນຈັນທີ 4 ມົກກະລາ 2021 ລາຍການວິທະຍຸພາສາລາວຂອງ SBS Radio ຈະປິດເປັນເວລາຊົ່ວຄາວ ແລ້ວຈະກັບຄືນມາໃນວັນເສົາທີ 16 ມົກກະລາ 2021 ໃນເວລາ 9 ໂມງຄ່ຳ ໃນໄລຍະນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈັດລາຍການ ອື່ນມາແທນຈາກຊ່ອງເພງ SBS Chill World Music Channel ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຕິດຕໍ່ຫາພວກຂ້າພະເຈົ້າ ກະລຸນາສົ່ງອີເມວເຖິງ comments@sbs.com.au